ຟ້ອງຮ້ອງວ່າເທາະ ຄົນສົ່ງອາຫານນັ້ນອ້າງວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢ່າງພຽງພໍເຖິງຫຼາຍກວ່າ 10 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຄືວ່າ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ປະເທດອົດສະຕາເລຍ ຟ້ອງຮ້ອງໃນດ້ານກົດ ໝາຍບໍລິສັດ Deliveroo ຂຶ້ນສານກົດໝາຍ ໂດຍກ່າວຫາວ່າຕົນໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຕ່ຳກວ່າອັດຕາຫຼາຍກວ່າ 10 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນຖານເປັນຄົນສົ່ງອາຫານ ທ່ານ Jeremy Rhind

or to to take action ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ຄ່າແຮງງານຕ່ຳແທ້ໆ ທ່ານຕັດສິນໃຈປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປ ແລ້ວບໍ່ຫົວຊານຳ ຫຼືຈະກະທຳພຶດຕິການອັນໃດອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ແລ້ວກໍໄດ້ຮ້ອງຂໍວ່າຕົນຄວນໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າກັບ Deliveroo ແຕ່ Deliveroo ບໍ່ສົນໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ

ວຽກທີ່ເຮັດຕາມເວລາບໍ່ຕາຍໂຕ ແກ່ຄົນຣາຍເດີສົ່ງອາຫານ ໃນອົດສະຕຣາລີເຖິງ 8,000 ຄົນ ທີ່ທັງໝົດເປັນຄົນທີ່ມີສັນຍາເຮັດວຽກ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບໃຜ ວ່າຊັ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ